ແພງທີ່ສຸດນີ້ ມັນຊິ ອ່າ ຮູບນັ້ນນີ້ຢູ່ຮົງກົງເນາະ ມີ ອັນ ງານສະແດງ ຄືຊິປະມານຫ້າສິບ ຫ້າປີມາແລ້ວ ລະມີຜູ້ໜຶ່ງ ຜູ້ ຜູ້ຍິງ ຄືຊິປະມານອາຍຸຫ້າສິບເຈັດ 58 ປີນີ້ແຫຼະ ມື້ ອ່າ ເປີດອັນນັ້ນນະ ລາວກະເຂົ້າມາ ລາວກະ ເບິ່ງຮູ ບອັນນັ້ນນະ ຮູບ saffron robe ເນາະ ມັນແມ່ນຮູບອັນນັ້ນ ຮູບພະ ຮູບຄູບາເນາະ ຮູບຄູບາ ເອີ ໃຫຍ່ເຕີບແຫຼະ ລາວກະ ລາວຢືນເບິ່ງຢູ່ຫັ້ນ ລາວກະ ອ້າວ ນ້ຳຕາອອກ ບາດນີ້ຂ້າພະເຈົ້າກະໄປ ວ່າຢາກໄປລົມກັບເພິ່ນ ລະເຫັນ ລາວຢືນຢູ່ຫັ້ນມີນ້ຳຕາອອກຊີ້ ລະກະເຮົາກະຖອຍຫຼັງ ລະບັດແລ້ວລາວກະມາເວົ້າກັບອັນນັ້ນ ເຈົ້າຂອງ gallery ຫັ້ນແຫຼະ ລາວວ່າ I am not leaving this exhibition without this painting ວ່າຊັ້ນ ບໍ່ຮູ້ຈັກລາຄາຊ້ຳ ເອີ ກະ ໂອ້ ກະເບິ່ງແລ້ວກະຄືຊິມີ ຄົນມີເງິນຢູ່ ເພາະວ່າກະເປົາລາວກະແມ່ນກະເປົາ Louis Vuitton ແດ່ ລາວກະນຸ່ງເຄື່ອງງາມໆຊີ້ ເຮົາກະວ່າ ເອີ ເອົາ ຮູບນັ້ນຕອນນັ້ນຫັ້ນຂາຍ 48,000 ໂດລາ ອື ຕອນນັ້ນກໍແມ່ນອັນນັ້ນແພງທີ່ສຸດແຫຼະ ອ່າ ແຕ່ວ່ານອກນັ້ນ ອ່າ ນອກຈາກນັ້ນທ່ ານກະໄດ້ຂາຍ ຂາຍ ຂາຍໄດ້ຫຼາຍແຜ່ນຢູ່ແມ່ນບໍ່ ຂາຍຫຼາຍແຜ່ນ ອັນ ຕອນອັນນັ້ນເຮັດ exhibition ຢູ່ອັນນ່າ ຢູ່ຮົງກົງຕອນນັ້ນຫັ້ນ ປີນັ້ນກະ exhibition ກະມີເວລາອັນນັ້ນ ເປີດຢູ່ຫັ້ນປະມານ 3 ອາທິດເນາະ ຫຼັງຈາກ exhibition ແລ້ວກະ ລະມາໄ ລ່ເລຍກັນ ກະເກືອບ 300,000 ພຸ້ນລະ ໂອເຄ ຕອນນັ້ນກໍໄດ້